सर्वेषां संस्कृतबन्धूनां पुरतः अद्य दीपावलिशुभाशयान् समर्पयामि अद्य अस्माकं सर्वेषाम् उत्सवदिनमस्ति दीपावली उत्सवः दीपावली इत्युक्ते दीपानाम् आवलिः दीपः ज्ञानस्य प्रतीकमस्ति आवलिः अस्माकं परम्परायाः प्रतीकमस्ति अद्य वेदमन्त्रस्य स्मरणं कुर्वन्तः वयम् अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे ज्ञानस्य प्रकाशस्य आनयनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः दीपः तत्र अस्माकं ज्ञानं बोधयति आवलिः अस्माकं ऋषिपरम्परातः यः आवलिः अत्र आगच्छति तस्य स्मरणं करोति वयं सर्वे अद्य अस्माकं पुराणानि अथवा उपनिषदः अतः अथवा वेदमन्त्राः अथवा अस्माकं परम्परायाः अस्माकं संस्कृतेः ज्ञानं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्मः यदा वयं बहिः दीपानां ज्वालनं कुर्मः समानम् अस्माकम् अन्तरङ्गे अपि वयं संस्कृतदीपस्य ज्वालनं कुर्मः संस्कृतदीपज्वालनद्वारा अस्माकं संस्कृते संस्कृत्या सह अस्माकं यः सम्बन्धः अस्ति तस्य सम्बन्धस्य स्मरणमपि कुर्मः एवं बहिः दीपान् ज्वालयित्वा वयं दीपावली उत्सवस्य आचरणं कुर्मः एवमेव अस्माकम् अन्तरङ्गे वयं ദീപാവല്യാः आचरणं ज्ञानस्य प्रकाशस्य आनयनेन कुर्मः नमस्कारः दीपावली शुभाशयाः